بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بىلىنكېن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سىياسىتىنى شەرھلەپ، سۆزلىگەن مۇھىم نۇتقىدا ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن ئۇ مۇنداق دېگەن ئامېرىكا بىر مىليوندىن ئارتۇق ئادەم مىللىي ۋە دىنىي كىملىكى سەۋەبىدىن تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىغا تاشلانغان شىنجاڭ رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلارغا قارشى دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر ۋە خەلقلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرىدۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن بۈگۈن يەنى يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلاردىن جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سىياسىتى ھەققىدە نۇتۇق سۆزلىگەن ئۇ بۇ نۇتقىدا خىتاينى خەلقئارا تەرتىپ دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ ئېغىر ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك رىقابەتچى دەپ سۈپەتلىگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن خىتاي ئىقتىسادىي دىپلوماتىك ھەربىي ۋە تېخنىكا كۈچىگە ئىگە بولغان شۇنداقلا خەلقئارا تەرتىپنى قايتا قۇرۇش نىيىتى بولغان بىردىنبىر دۆلەت بېيجىڭنىڭ تەسەۋۋۇرى بىزنى ئۆتكەن يەتمىش بەش يىل مابەينىدە دۇنيانىڭ تەرەققىياتىنى ساقلاپ كەلگەن ئۇنىۋېرسال قىممەت قاراشلىرىمىزدىن يىراقلاشتۇرۇشى مۇمكىن ئەنتونى بلىنكېن سۆزىدە يەنە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى پەيدا قىلىۋاتقان رىقابەتنىڭ كۆلىمى ۋە دائىرىسى ئامېرىكا دىپلوماتىيىسىنى بىز كۆرۈپ باقمىغان دەرىجىدە سىناۋاتىدۇ دېگەن بىراق ئەنتونى بلىنكېن ئامېرىكىنىڭ بۇ رىقابەتتە ئىشەنچكە تولغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئۇ بىز تىنچلىق ۋە بىخەتەرلىكنى قوغدايدىغان شەخسلەر ۋە دۆلەتلەرنىڭ ھوقۇقىنى قوغدايدىغان خەلقئارا قانۇن كېلىشىم پرىنسىپ ۋە ئورگانلارنى قوغدايمىز ۋە كۈچەيتىمىز دېگەن بلىنكېن بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ستراتېگىيىسىنى مەبلەغ سېلىش ماسلاشتۇرۇش رىقابەتلىشىشتىن ئىبارەت ئۈچ سۆز بىلەن يىغىنچاقلىغان بولۇپ ئۇ ئامېرىكىنىڭ بۇندىن كېيىن رىقابەت كۈچى يېڭىلىق يارىتىش كۈچى ۋە دېموكراتىيىگە مەبلەغ سالىدىغانلىقىنى ئىتتىپاقداشلىرى ۋە شېرىكلىرى بىلەن ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ بۇنىڭدا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ ئاسىيا سەپىرىنى تىلغا ئېلىپ ئامېرىكىنىڭ تۆت دۆلەت ھەمكارلىقى ھىندى تىنچئوكيان ئىقتىساد رامكىسى ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن بلىنكېننىڭ مەزكۇر نۇتقى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي سىياسىتىنىڭ بۇندىن كېيىنكى نىشانىنى بەلگىلەيدىغان مۇھىم نۇتۇق بولۇپ ئۇ بۇ نۇتقىدا يەنە جەنۇبىي دېڭىزنىڭ ئوچۇقلۇقى تايۋەن مەسىلىسى ئۇكراينىيە ئۇرۇشى تور بىخەتەرلىكى بەش گ تېخنىكىسى كىشىلىك ھوقۇق ۋە كىلىمات قاتارلىق ساھەلەر بويىچە ئامېرىكىنىڭ مەيدانىنى شەرھلەپ ئۆتكەن يېقىندا ئاشكارىلانغان شىنجاڭ ساقچى ئارخىپىدىكى بەزى ھۆججەتلەر خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان زىيانكەشلىكلەرگە بىۋاسىتە قول تىققانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن دىپلوماتىيە گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى بىر ماقالىدا كۆرسىتىلىشىچە ئاشكارىلانغان مەخپىي ھۆججەتلەرنىڭ بىرى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئالتىنچى ئايدا خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ سۆزى بولۇپ مەخپىي ھۆججەت ئوقۇپ بولۇنغاندىن كېيىن قايتۇرۇلۇشى كېرەك دەپ بەلگە قويۇلغان مەزكۇر ھۆججەت خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەپەككۇرى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە قاراتقان زىيانكەشلىكلىرىنىڭ ئاساسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدىكەن بۇنىڭدىن باشقا جاۋ كېجىنىڭ سۆزلىرىدە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلەرنىڭ باش مەنبەسى سۈپىتىدە ئېنىق ۋە قايتا قايتا تىلغا ئېلىنغانىكەن ئۇزۇن يىللىق خىتاي ئىشلىرى تەتقىقاتچىسى بوننى گىرارد ئېلان قىلغان بۇ ماقالىدا كۆرسىتىلىشىچە جاۋ كېجىنىڭ ئىنگلىز تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان نۇتقى ئون بەت ئۇزۇنلۇقتا بولۇپ ئۇنىڭدا باش سېكرېتار شى دېگەن سۆز ئون تۆت قېتىم تىلغا ئېلىنغان. شۇنداقلا يۈز مىڭلىغان ئادەمگە قارىتىلغان خالىغانچە تۇتقۇننىڭ ئاساسلىق لايىھەلىگۈچىسى ۋە قوللىغۇچىسى دەپ تەرىپلەنگەن. جاۋ كېجىنىڭ سۆزىنىڭ بىرىنچى قۇرىدا مۇنداق دېيىلگەن، شىنجاڭدىكى بۇ تەكشۈرۈش تەتقىقات زىيارىتىنى باش سېكرېتار شى جىنپىڭ ۋە باش مىنىستىر لى كېچياڭ تەستىقلىغان.

بوننى گىرارد ماقالىسىدا مانا بۇ سۆزلەردىن شى جىنپىڭ شىنجاڭدا ئاز دېگەندە بىر مىليون كىشىنىڭ خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ئەمەلىيەت ۋە سىياسەتلەرنىڭ باش ئىستراتېگىيەچىسى ئىكەنلىكىنى، ئەگەر شى جىنپىڭنىڭ ئېنىق تەستىقى بولمىغان بولسا، جاۋ كېجىنىڭ تۈرمە ھەققىدىكى سۆزىدە ئۇنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. مەلۇم بولۇشىچە جاۋ كېجى ئون بەتلىك بۇ نۇتقىدا نۇقتىلىق ھالدا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىجتىمائىي سىياسىي مۇقىملىقىنى ئەڭ مۇھىم تېما قىلىپ سۆزلىگەن ئۇ سۆزىدە يەنە ئۇيغۇر رايونى دائىرىلىرىنىڭ مۇقىملىقنى قوغداشتىكى ئون ياخشى تەرىپىنىمۇ مەدھىيلىگەن بولۇپ ئۇ بۇنىڭدا ئەسەبىيلىكنى يوقىتىش يەر ئاستى قۇرئان كۇرسلىرىنى قاتتىق چەكلەش قوشماق تۇغقان بولۇپ ئون مىڭلىغان يۈز مىڭلىغان كادىرنى يېزا كەنتلەردىكى ئائىلىلەردە ياشاشنى ئومۇملاشتۇرۇش قاتارلىق سىياسەتلەرنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان جاۋ كېجى سۆزىدە ئۇيغۇر رايونى دائىرىلىرىنى تېخىمۇ ياخشى يېرى ئۇلارنىڭ دىنىي ئاشقۇنلۇقنىڭ ۋارىسلىق قىلىش سىستېمىسىغا قارىتا نەسلىنى قۇرۇتۇش يىلتىزىنى بۇزۇش باغلىنىشنى بۇزۇش مەنبەنى ۋەيران قىلىشتا مۇۋەپپەقىيەت قازاندى دەپ مەدھىيلىگەن ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى تېخى ئاخىرلاشمايلا خىتاي ھۆكۈمىتى مەملىكەت بويىچە جامائەت خەۋپسىزلىك سىستېمىسىدىكى خىزمەت كۆرسەتكەن ئورۇن ۋە شەخسلەرنى مۇكاپاتلىغان

زىچ ئولتۇراقلاشقان جايلارغا تەۋە بولۇپ بۇ ئورگان ۋە شەخسلەرنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان زۇلۇم سىياسەتلىرىدە ئاكتىپ رول ئالغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرى گو شېڭكۈن نەمۇنىچىلەرنى تەقدىرلەش يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە پۈتۈن مەملىكەتتىكى جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋر خىتايچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىپ خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىلىش مۇقىملىقنى قوغداشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ياخشى ئىشلىشى كېرەك دېگەن يېقىندا خىتاي ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدىكى خىتاينىڭ لاگېر تۇتقۇنلىرىغا ئالاقىدار بىر يۈرۈش مەخپىي ھۆججەتلىرى ئاشكارىلانغان خەلقئارا ئاخباراتلاردا بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلار قىزىق نۇقتا بولۇپ تۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا بىۋاسىتە قولى بولغان ئۇيغۇر رايونى ۋە بىڭتۈەنگە قاراشلىق ساقچىخانىلار ۋە ساقچى خادىملىرىنىڭ مۇكاپاتلىنىشى جىددىي دىققەت قوزغىماقتا گېرمانىيە باش مىنىستىرى ئولاف شولز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ جانلىق پاكىتى بولغان شىنجاڭ ساقچى ئارخىپىغا ئىنكاس قايتۇرغان

بىز ئەمدى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىمىز، دېگەن. خابېك باياناتىدا مۇنداق دېگەن، گەرچە خىتاي ئاساسلىق سودا شېرىكى بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىش قاتارلىق ئىنتايىن مۇھىم مەسىلىلەردە چاتىقى بارلىقى ئۇزۇندىن بېرى مەلۇم. خابېك يەنە مۇنداق دېگەن، گېرمانىيە بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ خىللاشتۇرۇشقا مېڭىپ خىتايغا تايىنىشچانلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەمدە خىتايغا مەبلەغ سالماقچى بولغان گېرمانىيە شىركەتلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرلىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى تۈگىتىشنى يېقىندىن تەكشۈرىدۇ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك

ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئاڭلاۋاتىمىز سىلەر ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ماي پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلايىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلار سۇنىمىز hurmatli radio anglovchilar vaqa va muloyiza sahifamizni diqqatinglarga tuvandikidek o'rinlashtirdik

يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى خەلقئاراغا تارقىتىلغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدىكى زور ھەجىملىك توپلام خىتاي ھۆكۈمىتى تېخنىكىلىق تەربىيەلەش مەركىزى دەپ ئاتاۋاتقان ئورۇنلارنىڭ ئەمەلىيەتتە ئەڭ قاتتىق بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى ئېلىنىدىغان تۈرمىلەردىنمۇ قاتتىق باشقۇرۇلىدىغان مۇئەسسەسەلەر ئىكەنلىكىنى بۇ جايلارغا قامالغانلارنىڭ بىرەر جىنايەت بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈنلا ئاشۇنداق قىسمەتلەرگە مۇپتىلا بولغانلىقىنى ئاشۇ ئورۇنلارنىڭ ئىچكى ھۆججەتلىرى ۋە سۈرەتلىرى ئاساسىدا مۇستەھكەم شەكىلدە بايان قىلىپ بەردى. بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇق بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇنىڭ دۇنيا ئۈچۈن كۆپ تەرەپلىمە مەنىلەرگە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقى دۇنياغا مەلۇم بولۇشقا باشلىغان ئۆتكەن بەش يىلدا مىليونلارچە ئۇيغۇرنىڭ لاگېرغا قامىلىپ بولغانلىقى مەلۇم بولغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى تاغدەك ئىسپاتلار ئالدىدىمۇ بىزدە لاگېر مەۋجۇت ئەمەس، مەۋجۇت بولغىنى پەقەت كەسپىي تەربىيەلەش مەركىزى دېدى. كېيىنچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزلىرى ئېلان قىلغان بەزى ئىچكى ھۆججەتلەر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ ئوخشىمىغان يوللاردىن پاش بولۇپ، بۇ لاگېرلارنىڭ ۋە زۇلۇملارنىڭ پەيدا بولۇشىدىن تارتىپ مۇنتىزىم سىستېما ئالغان ھالدا كېڭىيىشىگىچە بولغان پۈتكۈل جەرياننىڭ شى جىنپىڭ باشچىلىقىدىكى مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ بىر قوللۇق پىلانى ئىكەنلىكى مانا مەندەپ ئاشكارا بولدى. مەلۇم بولۇشىچە، نامەلۇم خاككېر ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ ئاخىرى تور ھۇجۇمى ئارقىلىق قەشقەر كونىشەھەر ناھىيەسى ۋە تېكەس ناھىيەلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ كومپيۇتېر سىستېمىسىغا كىرگەن ھەمدە ئۇلارنىڭ بىر قىسىم ئارخىپ ھۆججەتلىرىنى كۆچۈرۈپ ئالغان. كېيىنچە نامەلۇم خاككېر غايەت زور ساندىكى بۇ ھۆججەتلەرنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار بويىچە ئىزدىنىۋاتقان ئالىملاردىن دوكتور ئادرىيان زېنزغا يوللاپ بەرگەن. ئادرىيان زېنز بۇ ھۆججەتلەرنى ياۋروپا ۋە ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بىلەن ھەمبەھىرلىگەندىن كېيىن، ئۇلار تۈرلۈك دەلىللەش، تەھقىقلەش ۋە باشقا ماتېرىياللار بىلەن تەققاسلاپ كۆرۈش جەريانىنى باشتىن كەچۈرۈپ، يىگىرمە تۆتىنچى ماي كۈنى رەسمىي ھالدا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدا ئېلان قىلىنغان. بۇ ھۆججەتلەرنى باھالىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكرىچە، بۇ بىر يۈرۈش ھۆججەتلەر ۋە سۈرەتلەرنىڭ ھېچقايسىسى ۋاقىت جەھەتتە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ بېرىسىغا ئۆتمەيدىكەن. بۇنىڭدا ئوتتۇرىغا چىققان سانلار بويىچە بولغاندا قەشقەر كونىشەھەر ناھىيەسىدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىغىچە بولغان مەزگىللەردە پۈتكۈل ناھىيەدىكى ئىككى يۈز يەتمىش مىڭ نوپۇسنىڭ ئاز دېگەندىمۇ ئون ئىككى پىرسەنتى لاگېرغا قامىلىپ بولغان بۇ سان ئۇنىڭدىن كېيىنكى تۆت يىلدا لاگېرغا ۋە تۈرمىلەرگە قامالغانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىكەن بۇ بويىچە بولغاندىمۇ لاگېرلارغا قامىلىپ بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ سانىنى بىر مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە چىقىدۇ دېيىش قىلچىلىكمۇ گۇمان قوزغىمايدىغان رېئاللىق بولۇپ قالغان ئەمما مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالاقىدار زاتلار ھەقىقىي ساننىڭ بۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئىكەنلىكىنى ئالغا سۈرمەكتە ئىكەن. بۇ قېتىملىق ساقچى ھۆججەتلىرى ھازىرغىچە مەلۇم بولغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ئىچىدە ئەڭ سالماقلىق ئورۇننى ئىگىلەيدىغان بولۇپ، مۇشۇ ماتېرىياللارنىڭ مەنبەسى بولغان ئورۇنلار ئاشۇ ھۆججەتلەردە كەسپىي تەربىيەلەش مەركىزى دېيىلگەن. بۇ لاگېرلارنىڭ ئىچكى قىسمىدىن تارتىلغان فوتوسۈرەتلەر، لاگېرلار ھەققىدىكى مەخپىي ھۆججەتلىك كۆرسەتمىلەر، لاگېرغا قامالغان تۆت مىڭغا يېقىن تۇتقۇننىڭ باش سۈرىتى قاتارلىقلار تاشقى دۇنياغا تەربىيەلەش مەركىزى نامىدىكى بۇ ئورۇندا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدا نېمىلەرنىڭ بولغانلىقىنى بەكمۇ جانلىق بايان قىلىپ بېرىدۇ. بۇ سۈرەتلەر ۋە ھۆججەتلەرنىڭ ئېلان قىلىنغان ۋاقتى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىشېل بەچېلېتنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى زىيارىتىنى باشلىغان كۈنىگە توغرا كەلگەن بولغاچقا، بۇ دوكلات ئۆز نۆۋىتىدە مەيدانغا كېلىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان بىر مەيدان دىپلوماتىك يالغانچىلىققا نىسبەتەن كۈچلۈك ئاگاھلاندۇرۇش بولغان. بۇ ھەقتىكى مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دوكتور ئادرىيان زېنىز بۇ ھۆججەتلەرنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرى تۈرلۈك شەكىللەردە پاش بولغان لاگېرغا دائىر ھۆججەت ۋە ماتېرىياللاردىن پەرقلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. These files are different because there are so many of them and at all levels. So, for example, with the Xinjiang papers, there were بۇ ھۆججەتلەر سان جەھەتتىكى كۆپلۈكى ۋە ھەممىلا قاتلامغا چېتىلغانلىقى بىلەن ئىلگىرىكىلەردىن زور دەرىجىدە پەرق قىلىدۇ. مەسىلەن، ئىلگىرىكى شىنجاڭ ھۆججەتلىرى نامىدىكى توپلامدا بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك ۋە ئوتتۇرا دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ نۇتۇقلىرى بار ئىدى. قاراقاش ھۆججەتلىرىدە بولسا يەرلىك تىزىملىك ئىدى. بۇ قېتىمقى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى بولسا ناھايىتى كەڭ دائىرىگە چېتىلىدىغان ھۆججەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، بارلىق ھۆكۈمرانلىق قاتلاملىرىغا چېتىلىدۇ. بۇنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى، بۇنىڭدا مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ لاگېرلار ھەققىدىكى يول-يورۇقلىرى بىۋاسىتە بايان قىلىنغان. مەسىلەن، خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ سۆزلىرى بۇ نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرسە، يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ يول-يورۇقلىرى لاگېرلارنى قانداق نازارەت قىلىشقا كۆرسەتمە بەرگەن. بولۇپمۇ بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم يەنە بىر ئالاھىدىلىك، بۇ ھۆججەتلەر ئارىسىدىكى مۇھىم سالماقنى تەشكىل قىلىدىغان غايەت زور ساندىكى سۈرەتلەر ھېسابلىنىدۇ.

بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ مەنبەسى چېن چۈەنگو ئەمەس، دەل خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي كومپارتىيەسى ئىكەنلىكى، بۇنىڭ خىتايدىكى شوۋىنىزملىق ئىدىيە مەنبە قىلىنغان بىر مىللەت، بىر دۆلەت نىشانى بويىچە ئىش كۆرۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مىللەت سۈپىتىدە يوق قىلىۋېتىش ئۇرۇنۇشلىرىدىكى بىر مۇھىم باسقۇچ ئىكەنلىكى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا نامايان بولغان. بۇ خىل مەنتىقە ۋە ھېسسىيات خىتاي ج خ مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ سۆزلىرىدە بىۋاسىتە تىلغا ئېلىنىدۇ. شۇنداقلا نۆۋەتتىكى لاگېرلارنىڭ ئېھتىياجدىن چىقالمايۋاتقانلىقى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ لاگېرلارنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ قۇرۇشنىڭ لازىملىقى ھەققىدىكى مەزمۇنلار يەر ئالغان. ئۇنىڭدىكى ئاشقۇنلۇقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدىكى مەزمۇنلاردا ئېنىق قىلىپ، ئاشقۇنلۇقنىڭ مەنبەسى شىنجاڭدا ياخشى كونترول قىلىنغان، مەخپىي دىنىي تەربىيە بېرىش ۋە قۇرئان ئۆگىنىش ئۈنۈملۈك چەكلەنگەن، دەپ خۇلاسە چىقىرىلغان. شۇنداقلا جاۋ كېجى بۇ ھالنى ماختاپ، نۆۋەتتە نەسەبىنى ئۈزۈپ تاشلاش، يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش، ئالاقىسىنى ئۈزۈپ تاشلاش، مەنبەسىنى كېسىپ تاشلاش غەلىبىلىك ئەمەلگە ئاشۇرۇلغان، دېگەن. جاۋ كېجىنىڭ سۆزلىرىدە شىنجاڭدىكى مۇھىم ۋەزىپە، ئىجتىمائىي مۇقىملىق ئورنىتىش دېگەن مەزمۇن كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغان. بۇنىڭ بىلەن مۇقىملىق ئۈچۈن ھەرقانداق چارىلەرگە يول قويۇلىدىغانلىقى، جۈملىدىن تۇغقانلىشىشقا ئوخشاش چارىلەرنىڭ ئىجابىي رولى بارلىقى تەكىتلەنگەن.

مېنىڭچە، بۇ تېكىستلەر ئىچىدە ئەڭ مۇھىم ئورۇن ئىگىلەيدىغىنى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىكىنىڭ مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ بايانلىرىدۇر. ئۇنىڭ سۆزلىرىدە مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ لاگېر سىياسىتىنى ھىمايە قىلىدىغانلىقى ئېيتىلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شى جىنپىڭنىڭ لاگېرلار ئادەمگە توشۇپ كېتىپ، بەكمۇ تىقما تىقما بولۇپ كەتكەنلىكتىن خەۋەردار ئىكەنلىكى. شۇڭا شى جىنپىڭنىڭ يېڭى لاگېرلارنى قۇرۇش ۋە تېخىمۇ كۆپ لاگېر ساقچىلىرىنى خىزمەتكە قوبۇل قىلىش ئۈچۈن مالىيە راسخودى ۋە باشقا ئاسانلىقلارنى يارىتىپ بېرىدىغانلىقىمۇ تەكىتلەنگەن. بۇ نېمە دېسىڭىز، ماھىيەتتە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ دائىرىلىرىنىڭ يۇقىرى خىراجەت بىلەن ئىجرا قىلىدىغان بۇ سىياسەتلىرىگە مالىيە جەھەتتىن ياردەم بېرىشكە ۋەدە قىلدى دېگەن گەپ. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېر سىياسىتى ھەققىدە بەش يىللىق بىر پىلانى بولغان. بۇ بەش يىللىق پىلان بويىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ لاگېر سىياسىتىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىدى ھەمدە كېيىنكى بەش يىلدا مۇستەھكەم ئاساسقا ئىگە بولدى. بۇنىڭدا لاگېر قۇرۇلۇشى بەش يىلدا تاماملىنىش پىلانلانغان. ئەنە شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن دەل بۇنىڭغا بەش يىل بولغاندا چېن چۈەنگو ئالماشتۇرۇلدى. يەنە ئاشۇ پىلان تاماملانغان بەشىنچى يىلى ما شىڭرۈي شىنجاڭغا كېلىپ چېن چۈەنگونىڭ ئورنىغا چىقتى. بىز بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ئۆز كۆزىمىز بىلەن كۆرۈپ تۇردۇق.

مەزكۇر توپلام ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن دۇنيادىكى بارلىق چوڭ ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بۇ ھەقتە بەس-بەستە خەۋەر بەردى. شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەنە بىر قېتىم دۇنيانى ئالدىماقچى بولغانلىقىدەك يالغانچىلىقىنىڭ پاش بولۇشى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتتى. ھەر قايسى ھۆكۈمەتلەرنىڭ مىنىستىرلىرى ۋە بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرى بۇ ھەقتە ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشنى تەلەپ قىلدى.

سىز ئېيتقان بۇ ھۆججەتلەرنى بىز كۆردۇق. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل شىنجاڭدىكى لاگېرلاردا ئىجرا قىلغان تەدبىرلەر ئەكس ئەتكەن بۇ قاباھەتلىك سۈرەتلەر راستتىنلا ئادەمنى شۈركەندۈرۈۋېتىدۇ. ئەپسۇسلىنارلىق يېرى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساسلىق نىشان قىلغان ھالدا تۈركىي تىللىق خەلقلەرگە قارشى ئىجرا قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى ھېلى ھەم ئىزچىل داۋام قىلىۋاتىدۇ. بۇ ھۆججەتلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى زۇلۇملىرى توغرىسىدا بىزگە مەلۇم بولۇپ كەلگەن ئۇچۇرلارنىڭ، شۇنداقلا بۇ ھەقتە ئاشكارا بولۇپ كەتكەن ئىلگىرىكى ھۆججەتلەرنىڭ سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرى ۋە لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بايانلىرى توغرا ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ كۈچلۈك يوسۇندا دەلىللەيدۇ. بۇ قاباھەتنىڭ بارغانسېرى كۆپ ساھەگە بىلىنىشى ھەمدە خىتاينىڭ بۇ مەسىلىدىكى جاۋابكارلىقىنى سوراقلاپ كۆرۈش چوقانلىرىغا قارىماستىن، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قىلمىشلىرىنىڭ راست ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە. بىز داۋاملىق ھالدا ئۆز ئىتتىپاقداشلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە بۇ زۇلۇملارغا جاۋابكار بولغانلارنى سۈرۈشتە قىلىمىز. بىز ھېلى ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىنى لاگېر تۇتقۇنلىرىنى تېزدىن قويۇپ بېرىشكە، لاگېرلارنى تاقاشقا، شۇنىڭدەك زور تۇتقۇن، قىيناق، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە تۇغماس قىلىۋېتىش تەدبىرلىرىگە خاتىمە بېرىشكە چاقىرىمىز.

بۇ تۈردىكى خەۋەرلەردە رايوندىن تېپىلغان خىتاي تارىخىدىكى يەتتە بەگلىك دەۋرىگە ئائىت خىتايچە يادىكارلىقلاردىن، شىنجاڭ قەدىمدىن تارتىپلا خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن قاراش ئارخېئولوگىيە ۋە تارىخ نۇقتىسىدىن ئىسپاتلانغانلىقى بازارغا سېلىنغان. ئۇنداقتا مۇتەخەسسىسلەر ۋە ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى بۇ مەسىلىگە قانداق جاۋاب بېرىدۇ؟ دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدا بولسۇن. يېقىندىن بۇيان خىتاينىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى، تەڭرىتاغ تورى قاتارلىقلاردا ئۇيغۇر دىيارىدا يېڭىدىن كۆپەيتىلگەن ۋە رەقەملەشتۈرۈلگەن مۇزېيلارنىڭ قۇرۇلۇش تەرەققىياتى ۋە ئاتالمىش يېڭىدىن بايقالغان ئارخېئولوگىيەلىك بۇيۇملار ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپلەپ بېرىلىشكە باشلىدى.

خەۋەرلەردە يەنە خىتاي مۇتەخەسسىسلىرى ۋە مۇزېيلاردا زىيارەتتە بولغان ساياھەتچىلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق رايوندىن تېپىلغان ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلارنىڭ شىنجاڭ قەدىمدىن تارتىپلا خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن قاراشنى ئارخېئولوگىيە ۋە تارىخ نۇقتىسىدىن ئىسپاتلىغانلىقى تەكىتلەنگەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ شىنجاڭ گېزىتىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى مايدىكى سانىدىن ئېلىنغان مۇزېيلار ساياھەت نۇقتىلىرىغا ئايلاندى ناملىق خەۋىرىدە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ساياھەتچىلىكىدە ساياھەتچىلەر مۇزېيلاردىكى مەدەنىي يادىكارلىقلار ۋە تارىخىي بىلىملەردىن شىنجاڭ قەدىمدىن تارتىپلا خىتاينىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكى ھەققىدىكى تارىخىي چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولدى، دېيىلگەن. خەۋەردە يەنە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتىنىڭ بىرلىكتە تەشكىللىشىدە ئون لىنىيە بويىچە ئۇيغۇر رايونىنىڭ شىمالى ۋە جەنۇبىدىكى سەكسەندىن ئارتۇق مۇزېيدا ئالتە مىليون ئادەم قېتىملىق ساياھەت ئورۇنلاشتۇرۇلدى، دېيىلگەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى ماي ئېلان قىلىنغان ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى، خەلق قۇرۇلتىيى، ھۆكۈمەت، سىياسىي كېڭەش رەھبەرلىرى شىنجاڭ مۇزېيىنىڭ ئىككىنچى قارارلىق يېڭى سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى، تەكشۈرۈپ، تەتقىق قىلدى سەرلەۋھىلىك تەپسىلىي خەۋەردە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا مۇزېيلار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بويىچە مەدەنىيەت جەھەتتە ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىي قەدىمى دەپ تەرىپلەنگەن.

خەۋەردە يەنە تەكىتلىنىشىچە، ما شىڭرۇي قاتارلىقلار تارىخ ۋە ئارخېئولوگىيەلىك تېپىلمىلارنى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى ئۈچۈن سۆزلىتىش لازىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى سۆزلىتىپ، تارىخنى سۆزلىتىپ، مەدەنىيەتنى سۆزلىتىپ، ھەر مىللەت كادىرلار ۋە ئاممىنى توغرا بولغان دۆلەت قارىشى، تارىخ قارىشى، مىللەت قارىشى، مەدەنىيەت قارىشى، دىن قارىشىنى تۇرغۇزۇشقا تەربىيەلەپ، ۋە يېتەكلەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش كېرەك، دەپ كۆرسەتكەن. مۇتەخەسسىسلەر ما شىڭرۇي قاتارلىقلارنىڭ يۇقىرىقى سۆزلىرىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مۇزېي قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنىڭ مەقسىتىنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن ئىدىيەنى ھەممىگە سىڭدۈرۈش ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن ئوبزورچى خۇ پىڭ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن يالغانچىلىق تەشۋىقاتىنى تەكرارلاپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ يالغانچىلىق دۇنيانى ئىشەندۈرەلمىگەن.
خۇ پىڭ مۇنداق دېدى.
ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن نەزەرىيەنى ئىسپاتلاشنىڭ ئۆزى ناھايىتى كۈلكىلىك بىر مەسىلە. خىتاينىڭ بۇ جايغا شىنجاڭ دەپ نام بېرىشىدىنلا قارىساق، بۇنىڭ مەنىسى يېڭىدىن ئىگىلىۋېلىنغان زېمىن. مانا بۇ، بۇ جاينىڭ ئىلگىرى خىتاينىڭ ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئېيتقىنى بويىچىمۇ بۇ جاي چىڭ يەنى مانجۇ خانلىقى دەۋرىدىلا ئاندىن چىڭ ئىمپېرىيەسى تېررىتورىيەسىگە قوشۇۋېلىنغان. شۇڭا ئۇنىڭ بۇنداق دېيىشى پۈتۈنلەي ئاساسسىز. خۇ پىڭ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى. ئۇلار مۇزېيخانا قۇرۇلۇش ئەسلىھەلىرىگە زور مەبلەغ سېلىپ ئىلغارلاشتۇرماقتا. ئۇندىن باشقا تارىخنى قايتىدىن يېزىپ چىقىۋاتىدۇ دېسەكمۇ بولىدۇ. بۇنىڭ ھەممىسى بۇ مەقسەت ئۈچۈن. بۇ يەردىكى مەسىلە بىر قانچە پارچە ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىق ئارقىلىق چۈشەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇش. ھازىر ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ قىلىۋاتقىنى شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنى دېگەننى ئىسپاتلاش. ئەمما بۇ قاراش ھەرگىز پۇت تىرەپ تۇرالمايدۇ. خۇ پىڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەنە شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى قايتىدىن كۈچەيتىش بىلەن بىرلىكتە مۇزېيلارنىڭ قۇرۇلۇشىغا زور كۆلەمدە مەبلەغ سېلىش، ھەتتا ئالتە مىليون ئادەم قېتىمىغا يەتكەن زور كۆلەملىك ساياھەتچىلىك تەشكىللەش قاتارلىق تۈرلۈك ۋاسىتىلارنى قوللىنىپ، شىنجاڭ قەدىمدىن تارتىپ، لا خىتايلارنىڭ بىر قىسمى دېگەن بۇ سەپسەتىنى ئاتالمىش تارىخىي ۋە ئارخېئولوگىيە نۇقتىسىدىن ئىسپاتلاپ، ئۆزىنىڭ بۇ يالغان تەشۋىقاتىغا خىتاي خەلقىنى ۋە دۇنيانى ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنماقتىكەن. خۇ پىڭ ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قەدەر ئۇرۇنۇشىدىن، ئۇنىڭ بېسىۋېلىنغان بۇ زېمىندىن ئايرىلىپ قېلىش ئەندىشىسىنىڭ نەقەدەر كۈچلۈك ئىكەنلىكىنىمۇ كۆرۈشكە بولىدىكەن. خۇ پىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى. مېنىڭچە، بۇ ئەھۋال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەندىشىسىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزى ئىلگىرى ئېيتىپ كېلىۋاتقان شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنى دېگەن سەپسەتىسىنىڭ پۇت تىرەپ تۇرالمايدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ. شۇڭا ئۇ ھازىر جېنىنىڭ بېرىچە ئىسپاتلارنى تېپىشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. ھەتتا يالغان ئىسپاتلارنىمۇ ياساپ چىقىۋاتىدۇ. ئەگەر ئۇ ئۆز سەپسەتىسىنىڭ پۇت تىرەپ تۇرالايدىغانلىقىغا ئىشەنگەن بولسا، ئۇ ھالدا چۈنچيۇ دەۋرىگە ئائىت نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقمىغان بولاتتى. بۇنى ھەممەيلەن بىلىدۇ. ئۇمۇ باشقىلارنىڭ بۇ سەپسەتىلەرگە ئىشەنمەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ. تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى ماي ئېلان قىلىنغان رەقەملەشتۈرۈلگەن شىنجاڭ مۇزېيلىرى بەش يۈز دانە نەپىس ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىق سىزنى ساقلىماقتا سەرلەۋھىلىك مەخسۇس خەۋىرىدە بولسا بىر مەزگىللىك قۇرۇلۇش ۋە رەتلەشتىن كېيىن يېقىندا قايتىدىن ئېچىلغان ئۈرۈمچىدىكى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيدا شىنجاڭ تارىخىغا ئائىت بىر مىڭ بەش يۈز يەتمىش دانە قەدىمىي يادىكارلىقنىڭ كۆرگەزمە ئۈچۈن قويۇلغانلىقى بۇنىڭ ئىچىدە بەش يۈز دانە يادىكارلىقنىڭ تۇنجى قېتىم ئىسكىلاتتىن چىقىرىلغان ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلار ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. ئامېرىكىدىكى ئارخېئولوگ ۋە تارىخچى قۇربان ۋەلى ئەپەندى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى، توقسىنىنچى يىللىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيدا ئىشلىگەن مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى. قۇربان ۋەلى ئەپەندى خەۋەردە تىلغا ئېلىنغان يادىكارلىقلارنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئىسپاتى قىلىپ تەرىپلىنىشىنى خىتايدا داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ يالغانچىلىق دەپ كۆرسەتتى.
خىتاينىڭ ھېلىقى چىن شىخۇاڭ دەۋرىدىن چىڭ سۇلالىسى دەۋرىگىچە، مانجۇ دەۋرىگىچىگە بولغان ئارىلىقتا بىزنىڭ ئاپتونوم رايونىمىز تەۋەسىدىن تېپىلغان يادىكارلىقلار ئىكەن. بۇنى ئەمدى جۇڭخۇا مىنگو دېگەن جۇڭخۇا دېگەن مۇشۇ ئورتاق گەۋدىنىڭ ھەممە مىللەت بىرلىكتە تەرەققىي قىلدۇرۇلغان بىر گەۋدە ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتى دەپ كۆرسىتىپتۇ. بۇ جۇڭخۇا مىنزۇ گوڭتوڭتي دېگەن نەرسە مەۋجۇت ئەمەس. تەلتۆكۈس يالغان. بۇنداق يالغاننى بۇرۇنمۇ ئېيتقان، بۇنچىلىك تەپسىلىي ئېيتمىغان. ھازىر سانسپىرلىرى بىلەن ئېيتىۋاتىدۇ. بۇ يالغاننى بىز پاش قىلىشقا ئۈلگۈرەلمەيۋاتىمىز.
قۇربان ۋەلى ئەپەندى ئەينى چاغدا ئۆزى ئىشلىگەن مەزگىللەرنى ئەسلەپ، خەۋەردە تىلغا ئېلىنغان ئاتالمىش ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلار، ۋە ئىسكىلاتتىن تۇنجى قېتىم چىقىرىلىپ كۆرگەزمىگە قويۇلغان بەش يۈزدىن ئارتۇق ئاسارە ئەتىقىلەرنىڭ كېلىش مەنبەسى گۇمان قوزغايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مەن ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيدا ئىشلىگەن ۋاقتىمدا بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلى ماڭا بىر ۋەزىپە بەرگەن. ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېينىڭ ئىسكىلاتىدا ساقلىنىۋاتقان ھەممە ئاسارە ئەتىقىنى بىردىن-بىردىن قاراپ چىقىپ، ئۇنىڭدىكى يېزىقلارنىڭ تۈرىنى ئايراپ چىقىسەن دەپ. شۇ ۋاقىتتا مەن ئۇ مۇزېيدىكى ئاسارە ئەتىقىلەرنىڭ ھەممىسىنى كۆرگەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئەمدى ئۇنداق ھېلىقى، چىن شىخۇاڭ دەۋرىدىن تارتىپ خەن سۇلالىسى مۇشۇ دەۋرلەرگىچە شۇنىڭدىن تارتىپ يەنە ئاشۇ مانجۇ سۇلالىسى دەۋرىگىچىگە بولغان ئاسارە ئەتىقىلەرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرلار خىتايچىنى ئۆگەنگەن، خىتاي بىلەن بىرلىكتە جۇڭخۇا گەۋدىسىنى شەكىللەندۈرگەن مۇنداق بىر پاكىتنى ئىسپاتلايدىغان بىرمۇ يادىكارلىق كۆرمىگەن. دېمەك، مەن ئۇ يەردىن ئايرىلىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن توقسان ئىككىنچى يىلى مەن ئۈرۈمچىدىن كەتتىم، ئامېرىكىغا كەلدىم. شۇنىڭدىن بۇيان بۇلار نەلەرنى قازدى؟ ھە نەدىن تاپتى بۇنى ئۇقۇلامايدۇ بۇ گېپىدىن قارىغاندا ھەممىسى خىتاي رايونلىرىدا تېپىلغان ياكى تېپىلدى دېيىلگەن يالغان ئاسار-ئەتىقىلە بۇنىڭ ھېچقايسى ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيدا بار دېسىمۇ مەن ئىشەنمەيمەن. قۇربان ۋەلى ئەپەندى يەنە خەۋەردە تىلغا ئېلىنغان ئاتالمىش خىتايچە يازمىلار ھەققىدىمۇ توختالدى. تۇرپان يادىكارلىقلىرى ئىكەن تۇرپاندىن تېپىلغان مەسىلەن شىلياڭ دەۋرىدىكى. تاڭجيپيەن دېگىنى بۇ خىتاي خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ نەرسىلىرى شۇنداق نەرسە بارمۇ يوقمۇ ئۇنىمۇ بىلمەيمەن بۇلار ئويدۇرۇپ چىقىۋېرىدۇ يالغاننى مەن ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېينىڭ ئىسكىلاتىدا بۇنداق نەرسىنى كۆرمىگەن شۇ تۇرپاننىڭ ئاستانادىن قاراغوجىدىن قېزىلغان قەبرىلەرنىڭ ئىچىدىن بەزى خىتايچە نەرسىلەر چىقتى دەپ شۇلار ئېيتاتتى ئۇيغۇرلارنى ئاشۇنى بېرىپ رەتلەشكە ئاندىكىن ئاپىراتتى ئاۋۋال بىرسى مۇشۇنداق نەرسە چىقتى دەپ دەيدۇ بۇنى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئاندىكىن ئۇيغۇرلارنى ئۇيۇشتۇرۇپ بېرىپ ئاشۇنى رەتلىگۈزىدۇ. بۇنداق ئىش دائىم بوپ تۇرغان. ئەنە بۇ يەردە شۇ ھېلىقى خىتاينىڭ شىجىڭ دەيدۇ، قەسىدە دەيدىغان شۇ قەسىدىلەر، ئاندىكىن باھار ۋە كۈز دەيدىغان كىتابلىرى بار. ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر. دەۋرىدىكى ھەر خىل تەدبىرلەر، ئاندىكىن تارىخنامە دەيدىغان مۇشۇنداق ئەسەرلىرى بۇ تۇرپاندىن چىقتى دەيدۇ. بۇ قاچان، قايسى قەبرىدىن چىققان، قايسى يېزىقتا، قايسى بەتتە مۇشۇ قۇردا دېيىلگەن خىتاينىڭ ئاشۇ كىتابلىرىدىن ئېلىنغان نەرسە چىققانلىقى توغرۇلۇق مەن سەكسىنىنچى يىللاردا بار ۋاقىتتا مەن ئاڭلاپ باقمىغان. ئۇنداق نەرسىنىڭ بارلىقىنىمۇ ئۇ ئىسكىلاتتا كۆرمىگەن. ئەمدى سەكسىنچى يىللاردىن كېيىن ئۇنداق چوڭ قېزىش بولمىدى.
قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خەۋەردە تىلغا ئېلىنغان تۇرپاننىڭ ئاستانە، قاراغوجا دېگەن جايلىرىدىن تېپىلغان ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلار ۋە ئۇلارنىڭ خىتاي تارىخىي مەنبەلىرىگە باغلىنىشلىق ئىكەنلىكى ھەققىدىكى بايانلار ئىلگىرى خىتايدىكى تەتقىقات ماقالىلىرى ۋە خەۋەر مەنبەلىرىدە ئېغىرلىق ئۇچرىمىغان ئىكەن. قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ تەكىتلىشىچە، كېلىش مەنبەسى ئېنىق بولمىغان بۇ خىل ئاتالمىش ئارخېئولوگىيەلىك يادىكارلىقلارنىڭ توساتتىن ئوتتۇرىغا چىقىشى گۇمان قوزغىشى كېرەك ئىكەن. ئەمدى ھازىر توساتتىنلا بۇنداق نەرسىلەرنى كۆتۈرۈپ چىقىپتۇ. ئەمدى بۇ ھازىر مۇشۇنداق چوڭ يالغاننى ئېيتىشقا ئېھتىياج بوپ قالغان شۇنداق بىر مەزگىل ئوخشايدۇ. ئاپتونوم رايون دائىرىسىدىن مۇنداق ئاسار-ئەتىقە چىقمايدۇ. ھېچقانداق يەردىن خىتاينىڭ ئەزەلدىن بىر زېمىنى بولۇپ كەلگەنلىكىنى ئىسپاتلايدىغان بىرمۇ ئاسار-ئەتىقە چىقمايدۇ ئاپتونوم رايون دائىرىسىدىكى ھەممە يۇرتلاردىن.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تارىخنى بۇرمىلاشتەك نەيرەڭۋازلىقنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى لاگېرلار ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى جىسمانىي جەھەتتىن يوقىتىش بىلەن بىرلىكتە، يەنە بۇ خىل ئاتالمىش شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەن يالغانچىلىق تەشۋىقاتى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى تارىخىي ئىزلىرىنى ئۆچۈرۈپ تاشلاشقا ئۇرۇنماقتا. ئىكەن.
بۇ خىتايلار ھازىر شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەندىكىن، بۇ ھازىر دۇنيا بۇنىڭدىن ئاللىقاچان گۇمانلانغان. شۇڭا خىتايلار ئۇيغۇرلارغا قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ ئوچۇق مۇشۇنداق خۇلاسە چىقىرىپ دۇنياغا جاكارلىدى. بۇ مۇشۇ مۇشۇنىڭغا قارشى قويۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقىشى كېرەك. ھازىر ئويدۇرۇپ چىققان مۇشۇ يالغانلار ھەممىسى مۇشۇ زېمىن ئەزەلدىن خىتاينىڭكى دېمەكچى. مەقسىتى بىزنىڭ زېمىنىمىزنى تارتىۋېلىشتىن باشقا مەقسەت يوق. زېمىننى تارتىۋېلىش ئۈچۈن شۇ يەردىكى شۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى يوقىتىش كېرەك. ئۇيغۇر مىللىتىنى يوقىتىمىز دېگەننى ئاللىقاچان باشلاپ بولدى بۇلار، ئەمما دۇنيا قاراۋاتىدۇ، ھازىر دۇنيانىڭ كۆزى تۇرۇپ ئۇيغۇرلارنى قىرىۋېتەلمەيۋاتىدۇ، بۇنى ھەر خىل ئاماللار بىلەن ئاشۇ لاگېر ياساپ، لاگېرغا سولاپ، ھازىر ئۇيغۇرلارنى مۇشۇنداق ئۇسۇل بىلەن يوقىتىۋاتىدۇ، ئۇيغۇرلار بۇنىڭغا چوقۇم جاۋاب قىلىشى كېرەك. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىگە توپلىنىپ ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ يىغىنىنى چاقىردى

تۆۋەندە ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدىن مەلۇمات بېرىدۇ. ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشى يىگىرمە ئالتىنچى ماي كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە باشلاندى. شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشىنى ئورۇنلاش بىلەن باشلانغان بۇ كېڭەشتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئالدى بىلەن ئېچىلىش نۇتقى سۆزلىدى. ئۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى ۋە بۇ كېڭەشنى ئېچىشنىڭ مەقسىتى توغرىسىدا توختالدى. ئاندىن كېيىن ئېچىلىش مۇراسىمىدا يەنە چېخىيە جۇمھۇرىيىتى كېڭەش پالاتاسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، پارلامېنت ئەزاسى يېرجى ئوبېرفالزېر سابىق يۇگوسلاۋىيە ئىتتىپاقىنىڭ دىكتاتورى مىلوسېۋىچنى سوتلىغان باش سوتچى شۇنداقلا ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى جېفرى نايس ئەپەندى، فىرانسىيە پارلىمېنتىنىڭ ئەزاسى فرېدېرىكا دۇما خانىم قاتارلىقلار سۆز قىلدى. ئېچىلىش مۇراسىمىدا يەنە ئامېرىكىنىڭ گېرمانىيەدىكى باش ئەلچىسى ئېيمى گۇتمان خانىم، پولشانىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋە ياۋروپا پارلىمېنتىنىڭ ئەزاسى ئاننا فوتىكا خانىم، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئەزاسى يۇڭ كىم خانىم، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ئەنگىن ئەرئوغلى ئەپەندى، پىراگا شەھەر باشلىقى زىدانىك ھىرىب، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ھايدى ھاۋتالا ئەپەندىلەر سىن كۆرۈنۈش ئارقىلىق نۇتۇق سۆزلەپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئېغىر بېسىم سىياسىتىنى ئەيىبلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئۇلار يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەقلىق دەۋاسىنى ۋە ئۇيغۇر ئالىي كېڭىشىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكىتلەشتى. ئارقىدىن كېڭەشنىڭ كۈن تەرتىپىگە بىنائەن، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنىڭ مەسئۇلىيەتلىرى دېگەن تېمىسىدە مەخسۇس يىغىن ئۆتكۈزۈلدى. تەھدىت ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتىنىڭ مەسئۇللىرىدىن ھاننو شىدلا ئەپەندى رىياسەتچىلىك قىلغان بۇ يىغىندا ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى جېفرى نايس ئەپەندى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى ۋە ئۇيغۇر ئادۋوكاتلار جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مايكىل پولاك ئەپەندى، ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باش سوتچىسى نىك ۋىچ ئەپەندى ۋە ۋاكالەتسىز مىللەتلەر تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى رالىف بۇنچى ئەپەندىلەر سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى ھۆكۈم توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇلار يەنە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى مەسئۇلىيەتلەر توغرىسىدا توختالدى. ئۇلار يەنە كېڭەشكە قاتناشقان ۋەكىللەرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى. بۇ يىغىندا مۇتەخەسسىسلەر مۇھىم تەكلىپلەرنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى. بىز يىغىن توغرىسىدا كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىگە مىكروفونىمىزنى ئۇزاتتۇق. ئۇ ئېچىلىش مۇراسىمىدا ۋە سوتچىلار ھەم ئادۋوكاتلار قاتناشقان كېڭەش يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئىنسانىيەتنىڭ تىراگېدىيەسى ئىكەنلىكى ھەققىدە بىردەك تونۇشقا كەلگەنلىكىنى، بۇنى توختىتىشنىڭ ھەممەيلەننىڭ ئىنسانلىق بۇرچى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەنچە ياخشى بولدى. چۈنكى ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئادەملىرى، پارلامېنتارلىرى، خەلقئارادىكى داڭلىق قانۇنچىلار قاتنىشىپ مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قانداق توختىتىش مەسىلىسىدە ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى، پرىنسىپلىرىنى مەيدانىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئەڭ مۇھىمى مەيلى سىياسىي ئىرادە بولسۇن، سىياسەتچىلەر بولسۇن، مەيلى قانۇنچىلار بولسۇن بۇنىڭ يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە چوقۇم توختىتىپ. تۇتىشىشى كېرەك بولغان بىر ئىنسانىي مەسىلە بولغانلىقىنى بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ شۇنىڭ ئۈچۈن مەيلى پارلامېنتلار بولسۇن ھەممىسى بولسۇن بىزنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىمىزنى ھەر زامان بىزنى قوللايدىغانلىقلىرىنى ئۇلارنىڭ تېخىمۇ جىق ئىش قىلىش مەجبۇرىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئۆزىنىڭ ھېس قىلىۋاتقانلىقلىرى ئوخشايدىغان مۇشۇنداق مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى ئوتتۇرىغا ئاتتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى دوكتور رىشات ئابباس ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى، يىغىندا ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى جېفرى نايس ئەپەندى بىز پاكىتلارغا ئاساسەن خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، خىتاي ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىۋاتىدۇ، دەپ ھۆكۈم چىقاردۇق. ئەمدى مىللىتىڭلارنى قۇتۇلدۇرۇش سىلەرنىڭ بۇرچۇڭلار، دېدى. مېنىڭچە بۇ ئەڭ مۇھىم بىر چاقىرىق. كانادادىن كېلىپ ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىگە قاتنىشىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قانۇن كومىتېتىنىڭ رەئىسى مەمەت توختى ئەپەندى ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ سوتچىلىرى قىلغان سۆزىدە ھۆكۈمنامىنى تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرگە قوبۇل قىلدۇرۇش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانلىقىنى تەكىتلەپ، ئۆتتى.
مەنچە ھازىر ئۇيغۇرلار مۇزاكىرە قىلىشقا تېگىشلىك تېخى رەسمىي شەكىلدە مۇزاكىرە قىلىنمىغان ياكى بىزنىڭ كۈن تەرتىپىمىزگە كەلمىگەن مۇھىم مەسىلىلەر بۈگۈن مۇزاكىرە قىلىنىۋاتىدۇ. مەسىلەن، ئۇيغۇر سوتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ياكى ئىنسانىيەتكە قارشى ئىشلەنگەن جىنايەت ھۆكۈمنامىسىدىن كېيىن نۇرغۇن قېرىنداشلار ۋاي بۇ ھۆكۈمنامە چىقتى ھەممە ئىش يۈرۈشۈپ كېتىدۇ. يوق ئۇنداق يۈرۈشۈپ كەتمەيدۇ. ئەگەر بۇنى ئىشلەتمىسەك، ھۆكۈمنامىنى چىقىرىش سوتچىنىڭ ئىشى، ئەمما ئىجرا قىلىش ھۆكۈمەتلەرنىڭ ياكى قانۇننى ئىجرا قىلىدىغان، ھۆكۈم ئىجرا قىلىدىغان ئورۇنلارنىڭ ئىشى، يەنى ساقچىنىڭ ئىشى، دۆلەتتىكى باشقا ئورگانلارنىڭ ئىشى. شۇنداق بولغاندا، جېفرى نايس ئەپەندىمۇ بۈگۈن تەكىتلىدى، ھازىر ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىدا پات-پات دېيىلىدىغان بولدى ھازىر، بۇنىڭدىن كېيىنكى داۋا، خەلقئارا سىياسەت ۋە خەلقئارا قانۇن بويىچە ماڭىدۇ. خەلقئارا قانۇن ئەمدى بۇ بېرىلگەن ھۆكۈمنامە شۇ خەلقئارا قانۇن بويىچە مېڭىشنىڭ ئاساسى. ئىستانبۇلدا قانۇن كەسپىدە ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن جەۋلان شىرمەمەت ئەپەندى بۈگۈنكى يىغىندا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى قىيىن ۋەزىيىتى ھەققىدە ناھايىتى پايدىلىق پىكىر تەكلىپلەرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بۈگۈن مۇشۇ مىللىي كېڭەشتە ماڭا ئەڭ چوڭ تەسىر قىلغىنى مۇشۇ ئىككىنچى كۈن تەرتىپىدىكى مۇشۇ قانۇنچىلارنىڭكى بىزگە قانۇنىي جەھەتتىن بەرگەن باياناتلىرى بولدى. بولۇپمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭكى باشلىقى جېفرى نايس ئەپەندى ھەم ئومۇمەن باشلىق. ئۇنىڭ كەينىدىن داڭلىق ئادۋوكات مايكل ئەپەندىمنىڭكى بەرگەن باياناتلىرى ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ نەقەدەر قانۇن جەھەتتىن بىزنىڭ باش ئۇرالايدىغان قانچىلىك يوللىرىمىزنىڭ بارلىقى ۋە بىزنىڭ زىممىمىزگە قانچە چوڭ ۋەزىپىلەرنىڭ چۈشىدىغانلىقىنى بىلىپ يەتتۇق. گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشى يىگىرمە سەككىزىنچى ماي كۈنى ئاخىرلىشىدىغانلىقى مەلۇم. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىرىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە چاقىرغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يېقىندا بى بى سى قاتارلىق نوپۇزلۇق خەلقئارا تاراتقۇلىرىنىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدا ئېلان قىلىنغان خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلىرىغا ئائىت زور ھەجىملىك ھۆججەت دۇنيانى يەنە بىر قېتىم زىلزىلىگە سالدى. ئوبزورچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ھۆججەت خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كۆلىمى ۋە ۋەھشىيلىك دەرىجىسىنى ئېچىپ بېرىدىكەن. بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدىن ئاڭلاڭلار. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئاشكارىلىغان سىرلار. بىر نەچچە كۈن ئاۋۋال ئەنگلىيە بى بى سى تورىدا ئېلان قىلىنىپ، خەلقئارالىق داڭلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ باش بېتىدىن ئورۇن ئالغان شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتۈن دۇنيا خەلقىنى قاتتىق چۆچۈتتى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئاشكارىلىغان لاگېرغا قامالغان ئىككى مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆت ئۇيغۇر ئىچىدىكى ئون نەچچە ياشلىق كىچىك بالىلاردىن تارتىپ يەتمىش سەكسەن ياشقىچە بولغان بوۋاي مومايلارنىڭ سۈرەتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى يەنە بىر قېتىم ئېچىپ بەردى. ئۇنداقتا، شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە نېمىلەر ئاشكارىلاندى؟ جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى خەلقئاراغا ئاشكارىلانغاندىن بۇيان، بۇ قەدەر زور ھەجىمدىكى مەخپىي ھۆججەتلەرنىڭ ئاشكارىلىنىشى كۆرۈلمىگەن بىر ھادىسە ئىدى. بولۇپمۇ لاگېرلارنىڭ قۇرۇلمىسى، باشقۇرۇش مېتودى، ھۆكۈمەت كۆرسەتمىسى، لاگېرلارغا قامالغانلارنىڭ سۈرەتلىرى، قامالغانلار سانى، لاگېرغا قامالغانلارغا ئىشلىتىلگەن قوراللار، يۇقىرى قاتلام رەھبەرلىرىنىڭ سۆزلىرى، يوليورۇقلىرى، قامالغانلارنى تۇتۇش، سوراق قىلىش، ھۆكۈم قىلىش ۋە بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلارغا دائىر تۈرلۈك تىزىملىك، مەخپىي ھۆججەت، سۈرەت، سىن، ئاۋاز قاتارلىق خىتاي ھۆكۈمىتى تېنىۋېلىشقىمۇ ئىمكانى بولمايدىغان بۇنچە كۆپ ئىسپاتلارنىڭ بىر قېتىمدىلا ئاشكارىلىنىشى ھەقىقەتەنمۇ دۇنيانى چۆچۈتتى. بۇ ئاۋۋالقى لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىقلىرى، مەخپىي يوللار ئارقىلىق سىرتقا ئېلىپ چىقىپ ئاشكارىلانغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىگە سېلىشتۇرغاندا نەچچە ھەسسە كۈچلۈك ۋە رېئال قىممىتى بولغان كۆرگەن كىشىگە جازا لاگېرلىرى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ قانداق بىر ھادىسە ئىكەنلىكىنى ئېنىق ئىسپاتلاپ بېرەلەيدىغان كۈچلۈك ئىسپاتلار ئىدى شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدىكى بۇ مەخپىي ھۆججەتلەرنىڭ ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمايدىغان خاككېرلار تەرىپىدىن تەمىنلەنگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە ئەمما يەنە بىر قىسىم ئانالىزچىلار بۇ ھۆججەتلەرنىڭ بەلكىم خىتاي يۇقىرى رەھبەرلىك قاتلىمىدىكى زىددىيەتلەر سەۋەبلىك ئوتتۇرىغا چىققان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ ئەمما نېمىلا بولمىسۇن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە لاگېرلار مەسىلىسىنىڭ خىتاي تەشۋىق قىلغاندەك ئۇيغۇرلار ئۆزى خالاپ بارىدىغان كەسپىي جەھەتتىن تەربىيەلىنىپ گۈزەل كەلگۈسىگە ئېلىپ بارىدىغان تەربىيەلەش مەركىزى ئەمەسلىكىنى بۇ ھۆججەت ئېنىق ئىسپاتلاپ تۇرۇپتۇ بىرىنچىدىن، ھۆججەت ئېلان قىلىنىشتىن ئاۋۋال ئەنگلىيەنىڭ بى بى سى، گېرمانىيەنىڭ ئەينەك، فىرانسىيەنىڭ دۇنيا گېزىتى قاتارلىق ئون نەچچە داڭلىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرى بۇ ھۆججەتلەر ئۈستىدىكى تەتقىقاتلارغا ئورتاق قاتنىشىپ، ھۆججەتلەرنىڭ راستلىقى، ئىشەنچلىك دەرىجىسى قاتارلىقلارنى تەكشۈرۈپ، ئېنىقلاپ بېكىتكەن. ئاندىن بۇ ھۆججەتلەرنى رەسمىي يوسۇندا دۇنياغا ئېلان قىلغان. بولۇپمۇ مىشېل باچېلېتنىڭ خىتاي زىيارىتى باشلانغان كۈنى بۇ ھۆججەتلەرنىڭ خەلقئاراغا ئېلان قىلىنىشىمۇ تاسادىپىي توغرا كېلىپ قالغان بولماستىن بەلكى مەخسۇس بۇ كۈندە ئېلان قىلىش بېكىتىلگەن يەنى ئايلار بۇرۇن قولغا چۈشكەن بۇ چوڭ ھەجىمدىكى ئىسپاتلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قۇسۇر تېپىشى تېنىۋېلىشىدەك ئۇششۇقلۇقىغا ھېچقانداق ئىمكانىيەت قالدۇرمايلا قالماستىن بەلكى ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنىڭ زىيارىتى كۈنىگە توغرىلاپ دۇنياغا ئاشكارىلانغان ئىككىنچىدىن، مەزكۇر شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە بەش مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ سۈرىتى ئاشكارىلانغان بولۇپ، سۈرەتلەر ئاساسەن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن يەتتىنچى ئايغىچە بولغان ئارىلىقتا تارتىلغان. بى بى سىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ بەش مىڭ ئۇيغۇرنىڭ ئىچىدە ھەتتا ئۈچ ياشلىق بالىنىڭمۇ سوراق قىلىنغانلىقى، توقسان ياشتىن ئاشقان ياشانغان كىشىلەرنىڭمۇ لاگېرغا تۇتۇلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بۇ بەش مىڭ ئۇيغۇرنىڭ ئىچىدىكى سۈرىتى بىلەن قوشۇپ بېرىلگەن ئىككى مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆت نەپەر تۇتقۇننىڭ ئىچىدە ئون بەش نەپەر بالاغەتكە يەتمىگەن بالىلارمۇ بار سۈرەتلەر ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئارخىپلاردا ئىككى مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن تۆت نەپەر ئۇيغۇرنىڭ ئەڭ كىچىكىنىڭ يېشى ئون بەش ياش ئەڭ چوڭىنىڭ يېشى يەتمىش ئۈچ ياش ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن بۇلارنىڭ ئىچىدە بالاغەتكە يەتكەنلەرنىڭ نىسبىتى قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىكى بالاغەتكە يەتكەنلەر نىسبىتىنىڭ ئون ئىككى پىرسەنتىنى ئىگىلىگەن مۇناسىۋەتلىك ئىستاتىستىكىلارغا ئاساسلانغاندا يۇقىرىقى نىسبەت بويىچە پۈتكۈل ئۇيغۇر رايونىدا لاگېرغا قامالغانلارنىڭ سانى بىر مىليون ئىككى يۈز مىڭدىن ئاشىدىغانلىقى تەخمىن قىلىنغان لېكىن ئادرىئان زېنز ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل ئېلان قىلغان تەتقىقات دوكلاتىدا لاگېرلارغا قامالغانلارنىڭ سانى بىر مىليون سەككىز يۈز مىڭدىن ئاشىدىغانلىقىنى تەخمىن قىلغانىدى رادىيومىزنىڭ ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرى ۋە ئادرىئان زېنزنىڭ خىتاي ھۆكۈمەت مەنبەلىرىگە تايىنىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشىچە قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىن لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە تۇتقۇن قىلىنغانلارنىڭ سانى يىگىرمە مىڭدىن ئاشىدىغان بولۇپ بۇ قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىكى ئىككى يۈز ئاتمىش سەككىز مىڭ نوپۇسنىڭ يىگىرمە پىرسەنتىدىن كۆپرەكىنى ئىگىلەيدىكەن شۇ ۋەجىدىن قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلارغا قامىلىش نىسبىتى ستالىننىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى چوڭ تازىلاش دەۋرىدىكى تۇتقۇنلار سانىدىنمۇ يۇقىرى دېيىشكە بولىدىكەن بۇ سان يەنە خىتاي ئىچىدىكى ئوتتۇرىچە تۈرمىگە قامىلىش نىسبىتىدىن ئاتمىش تۆت ھەسسە يۇقىرى بولۇپ خۇددى ئانالىزچىلار ئېيتقاندەك ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەر يىگىرمە بەش ئادەمنىڭ بىرى لاگېرغا قامالغانلىقىدا ھېچبىر شەك يوق ئۈچىنچىدىن، لاگېرلارغا قامالغانلارغا ئىشلىتىلگەن قوراللار ئادەتتە خىتاي تۈرمىلىرىدە ئىشلىتىدىغان قوراللاردىن ئىلغار بولغان تاپانچا، مىلتىق، قول بومبىسى قاتارلىق ئىلغار تىپتىكى قوراللار بولۇپ، لاگېر ساقچىلىرىمۇ مەخسۇس ساقچى فورمىسى بىلەن قوراللىق ھالدا جېسەكچىلىك قىلىدىكەن، مەھبۇسلار بولسا ساقچىلارنىڭ نازارىتى ئاستىدا كېچە كۈندۈز پۇت قولى كىشەنلەنگەن ھالدا تۇرىدىكەن. ھۆججەتلەر ئىچىدىكى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان دەرس ئۆتۈش جەريانىدىكى ئىش چىقارغۇچىلارنى ۋە قېچىپ كەتكۈچىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش تەرتىپى دېگەن قىسمىدا ئەگەر لاگېر مەھبۇسلىرى گەپ ئاڭلىمىسا قورال تۇتقان ساقچى ئوق چىقىرىپ ئاگاھلاندۇرۇش بەرسە بولىدىغانلىقى ئەگەر مەھبۇس يەنە گەپ ئاڭلىماي ئىش چىقارسا ياكى قېچىپ كەتمەكچى بولسا ئۇلارنى نەق مەيداندا ئېتىۋەتسە بولىدىغانلىقى ئاشكارىلانغان بۇنىڭدىن باشقا لاگېرلارغا خىلمۇ خىل كۆزىتىش ئاپپاراتلىرى ئورنىتىلغان بولۇپ لاگېرغا قامالغان ھەر ئون بىر كىشىگە بىردىن ساقچى نازارەتكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان لاگېرلاردىكى جېسەكچى ساقچىلار ھەر يېرىم سائەتتە بىر قېتىم نۆۋەت ئالمىشىدىغان بولۇپ نورمال ساقچىلاردىن باشقا ئالاھىدە ساقچى ئەترىتىمۇ تەسىس قىلىنغان بۇ خىل ئالاھىدە ساقچى ئەترىتى مەخسۇس لاگېر مەھبۇسلىرىدىن ئىسيان كۆتۈرگەنلەرنى بىر تەرەپ قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالغان ئەگەر لاگېر مەھبۇسلىرى ئاغرىپ قېلىپ دوختۇرخانىغا بېرىشقا مەجبۇر بولسا ئاز دېگەندىمۇ ئىككى ساقچى بىر باشقۇرغۇچى ۋە بىر دوختۇر بىرگە بارىدىكەن لاگېر ئىچىدە ئالاھىدە قاتتىق تۈزۈم يولغا قويۇلغان بولۇپ ئەگەر مەزكۇر لاگېردىن بىرەر مەھبۇس قېچىپ كېتىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە بۇ لاگېر دەرھال پېچەتلىنىدىكەن ھۆججەتتە يەنە بۇنىڭغا دائىر بىر مىسالمۇ بېرىلگەن بولۇپ مەلۇم بىر لاگېردىكى ساقچى پەقەت تاماق ۋاقتىدا يېرىم سائەت نازارەت سىستېمىسىنى ئېتىپ قويغىنى ئۈچۈن ئۈچ كۈن قاماققا مەھكۇم قىلىنغان لاگېر ساقچىلىرىنىڭ سانى زىيادە كۆپ بولۇپ ھۆججەتتىن قارىغاندا خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئېلىپ كېلىنگەن ساقچىلارنىڭ سانىلا بىر يۈز ئەللىك مىڭدىن ئاشىدىكەن تۆتىنچىدىن لاگېرغا قامالغانلارنىڭ بارلىق ئۇچۇرلىرى ئىنچىكە ئارخىپلاشتۇرۇلغان بولۇپ ئۇلارنىڭ لاگېرغا قامىلىش سەۋەبلىرى ئاساسەن ساقال قويۇشى ھاراق شاراب ئىچمىگەنلىكى چەكلەنگەن فىلىملارنى كۆرگەنلىكى ناماز ئوقۇغانلىقى كەيپىياتى تۇراقسىز بولغانلىقى تېلېفوندا پۇل قالمىغانلىقى سەۋەبىدىن ئېتىلىپ قالغانلىقى قاتارلىق سەۋەبلەردىن لاگېرغا قامالغان مەسىلەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى لاگېرغا قامىلىپ ئون يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان بىر ئۇيغۇرنىڭ جىنايىتى بولسا ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى مومىسىدىن بىر قانچە كۈنلۈك ئىسلامىي تەربىيە ئالغانلىقى بولغان يۇقىرىقى سەۋەبلەر ئاساسەن لاگېرلارغا قامالغانلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىغا قوللىنىلغان لاگېرغا قامالغانلاردىن مۇددەتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلار ئاساسەن يەتتە يىللىق ئون يىللىق ياكى يىگىرمە بەش يىللىق كېسىۋېتىلگەن بەشىنچىدىن لاگېرغا قامالغانلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇيغۇر دېھقانلار يەنى ئۇلارنىڭ كىيىنىشى چىرايى ۋە مۇسۇلمان بولۇشى ھەتتا چەت ئەلگە چىققان بولۇشى ھەج قىلغان بولۇشىمۇ لاگېرلارغا قامىلىشتىكى ئاساسلىق جىنايەت تۈرى ھېسابلانغان مەسىلەن تۇرسۇن قادىر ئىسىملىك ئەللىك سەككىز ياشلىق بىر ئۇيغۇر كىشىنىڭ ئون ئالتە يىللىقتىن ئارتۇق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىشىنىڭ سەۋەبى ئۇزۇن ساقال قويۇۋالغىنى بولغان بىر ئۇيغۇر يىگىتى تاماكا چەكمىگىنى ھاراق ئىچمىگىنى ئۈچۈنلا ئىدىيەسىدە مەسىلە بار دېگەن جىنايەت بىلەن ئون يىللىق كېسىۋېتىلگەن ئۇنىڭ ئانىسىمۇ خىتاينىڭ دۈشمەننىڭ يەتمىش پۇشتىنى يوقىتىش قارىشى بويىچە لاگېرغا قوشۇپ قامالغان يەنە يۈزلىگەن كىشىلەر قانۇنسىز دىنىي تەبلىغلارنى ئاڭلىغىنى سەۋەبلىك ياكى تېلېفون كومپيۇتېرلىرىغا مەخپىي شىفېرلىق دېتاللارنى قاچىلىغىنى سەۋەبلىك لاگېرلارغا قامالغان ئالتىنچىدىن بۇ قېتىم ئاشكارىلانغان ھۆججەتلەر ئىچىدە خىتاي يۇقىرى رەھبەرلىك قاتلىمىدىكىلەرنىڭ سۆزلىرى كۆرسەتمىسى خۇلاسە ياكى خىزمەت دوكلاتلىرىمۇ زور سالماقنى ئىگىلىگەن بۇنىڭ ئىچىدە خىتاي دۆلەت ئىشلىرى كومىسسارى، مەملىكەتلىك جېخې مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى جاۋ كېجىنىڭ سۆزلىرىمۇ ئورۇن ئالغان. ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى سۆزلىگەن نۇتقىدا، ئۇيغۇر رايونىدا ئىككى مىليوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ پان تۈركىزم ۋە پان ئىسلامىزمدىن ئىبارەت ئىككى ئىزم ۋە شىنجاڭ مۇستەقىللىقى ئىدىيىسى بىلەن زەھەرلەنگەنلىكىنى، پەقەت جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىلا، ئاساسلىقى قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ، ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ دىنىي ئاشقۇنلۇق ئىدىيىسى بىلەن يۇقۇملانغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى بىر ھۆججەتتە يەنە چېن چۈەنگونىڭ ھېچقانداق يوشۇرماستىنلا، لاگېرغا تۇتۇلغانلارنىڭ ھەممىسىگە تېررورچى قاتارىدا مۇئامىلە قىلىنىشى كېرەكلىكى، ھەتتا لاگېردىن قاچقانلارنى ئاۋۋال ئېتىۋېتىپ، ئاندىن يۇقىرىغا دوكلات سۇنۇشتەك ئالاھىدە يوليورۇقلارنى چۈشۈرگەنلىكى ئاشكارىلانغان. مەزكۇر ھۆججەتتە چېن چۈەنگونىڭ يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنى لاگېرغا بەش يىل قامىغان ھالەتتىمۇ ئەركىنلىككە چىققاندىن كېيىن يەنە ئوخشاش مەسىلە تۇغدۇرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن يەنى بۇ خىلدىكى كىشىلەرنىڭ لاگېردىن چىقىش چىقالماسلىقى ھايات قېلىشى ياكى قالماسلىقى پۈتۈنلەي لاگېر باشقۇرغۇچىلىرىنىڭ ھوقۇق دائىرىسىگە قويۇپ بېرىلگەن بۇ نۇقتىدىن لاگېرغا قامالغان ھەرقانداق ئادەمنىڭ تەقدىرى پۈتۈنلەي لاگېر ساقچىلىرى تەرىپىدىن بېكىتىلىدىغان بولۇپ ئۇلارنىڭ لاگېردىكى ھاياتىنى تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئەمەس ئەمما شۇنىسى مەلۇمكى لاگېر شاھىتلىرى گۇۋاھلىق بەرگەن لاگېر ئىچىدىكى قىيىن قىستاق باسقۇنچىلىق دورا يېگۈزۈش ئۆلۈم يېتىم ھادىسىلىرى بىز ئاڭلىغاندىنمۇ ئېغىر ۋەزىيەت ئىكەنلىكى مۇقەررەر